ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມີສາມລະດູການ ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ ແມ່ນໃນເດືອນກັນຍາ ຕຸລາ ແລະ ພຶດສະຈິກາ ທັນວາ ມົກກະລາ ແລະ ກຸມພາ ແມ່ນລະດູຮ້ອນ ແລະ ມີນາ ເມສາ ແລະ ພຶດ ສະຈິກາ ແມ່ນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ ໜາວ ນີ້ບໍ່ກົງກັນກັບລະດູໃນປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເພາະພື້ນແຜ່ນດິນລາວຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງເສັ້ນສູນ ຄືເອຄວາເຕີ ແລະ ປະເທດອົດສະເຕຣ ເລຍຢູ່ໃນສ່ວນໃຕ້ຂອງເສັ້ນສູນນັ້ນ ນີ້ພາໃຫ້ລະດູຕ່າງໆຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍປີ້ນກັບຈາກໂລກພາກເທິງຂອງເສັ້ນສູນ ໃນຍາມລະດູໝາກໄມ້ປົ່ງ ຊາວກະສິກອນອົດສະເຕຣເລຍ 85,000 ຄົນ ຂຸ້ນຂ້ຽວແທ້ໆ ໃນການກະທຳກະເສດ ເຊັ່ນເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດຂອງກະເສດຕ່າງໆນານາ ເຊັ່ນວ່າໃນໄວໆນີ້ ໃນລັດ New South Wales ທີ່ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ຜະລິດໝາກເຊີຣີຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງພື້ນແຜ່ນດິນອົດສະເຕຣເລຍ ຈຳຕ້ອງເກັບກ່ຽ ວໝາກເຊີຣີ ກະເສດຕະກອນໝາກເຊີຣີກຳລັງຂາດເຂີນແຮງງານຫຼາຍແທ້ໆ ຄືຄົນທີ່ເກັບໝາກເຊີຣີ ການທີ່ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຂາດເຂີນແຮງງານກະເສດນັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນເຫດຜົນຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ດັ່ງ ຍ້ອນວິກິດໂຄວິດ-19 ການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆນານາ ແລະ ການເຂົ້າເມືອງອົດສະເຕຣເລຍດ້ວຍເປັນຕົ້ນ ເພີ່ມກັບທີ່ຊາວກະສິກອນອົດສະເຕຣເລຍມາກມາຍ ຫາກໍຍໍຄໍຂຶ້ນໄດ້ຈາກວິກິດໄຟປ່າອັນຮ້າຍແຮງຂອງ ຍາມຮ້ອນຂອງປີ 2019 ແມ່ນວ່າຮຽກໄດ້ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຍາກຊາຢູ່ Margaret Tadros ແລະ ສາມີຂອງຍານາງ ໂດຍຊ້າໆ ກໍ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ທີ່ເມືອງ Bilpin ໃນພູ Blue Mountains ໃນພາກຕາເວັນຕົກ ຂອງນະຄອນ Sydney New South Wales ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ທຸລະກິດນັ້ນແມ່ນ Pick Your Own Fruit ຄືຊື້ໝາກໄມ້ ໂດຍທີ່ຜູ້ຊື້ເກັບເອົາເອງ ໄຟປ່າຂອງຍາມຮ້ອນຂອງປີ 2019 ເສຍຫາຍທຸລະກິດນັ້ນເຖິງ 3 ລ້ານໂດລາ

to come and put it up this was a very very angry fire ຄອບຄົວຂອງຍານາງ ຊື້ດາງໃໝ່ມູນຄ່າ 70,000 ໂດລາ ແຕ່ການເອົາມັນໄປໃສ່ກົກໄມ້ນັ້ນ ເປັນເລື່ອງໜຶ່ງອີກ ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານ ບັດນີ້ຄອບຄົວ Tadros ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ 900,000 ໂດລາ ຈາກລັດຖະບານ ເພື່ອໄປຈັບຈ່າຍຊື້ດາງປົກຄຸມກົກໝາກໄມ້ ເກົ້າແສນໂດລານັ້ນຕົກເປັນພຽງແຕ່ໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງການເສຍຫາຍຈາກໄຟປ່າອັນໂຫດຮ້າຍ ແລະ ສາຫັດນັ້ນ ແຕ່ມັນກໍຊົດຊ່ວຍພວກເຂົ າເຈົ້ານຳເອົາເງິນນັ້ນໄປໝູນ ໂດຍການຊື້ກົກໄມ້ໃໝ່ 5,000 ກົກ ແຕ່ໂຄໂຣນາໄວຣັສທີ່ລາມມາຈາກປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ມັນເຮັດໃຫ້ເຂດແດນ ແລະ ລັດຕ່າງໆປິດຊາຍແດນ ຫຼື ມີຂໍ້ຕ້ອງຫ້າມອັນເ ຄັ່ງຄັດຕ່າງໆນານາ ນີ້ໄປໃຫ້ຂາດເຂີນແຮງງານທີ່ຕ້ອງການ

ໃນເຂດ Gippsland ຂອງພາກໃຕ້ສ່ຽງຕາເວັນອອກຂອງລັດວິກຕໍເຣຍ ເປັນເຂດແດນແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ມີເມືອງຕ່າງໆຖືກໄຟປ່າຂອງໄຟປ່າໃນຍາມຮ້ອນປີ 2019 ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງ ແລະ ສາຫັດ ຄອບຄົວ Gills ສູນເ ສຍສວນ Wildflower ດອກໄມ້ປ່າຍ້ອນໄຟປ່ານັ້ນ ໄຟປ່ານັ້ນເພພັງ ແລະ ທຳລາຍກົກໄມ້ເຖິງ 14,000 ກົກ ທີ່ສ່ວນມາກແມ່ນກົກໝາກໄມ້ພື້ນເມືອງ ຄືກົກໄມ້ທີ່ເກີດຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເອງ ມີລູຊາ Gills ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຮ່ວ ມສວນນັ້ນ ເວົ້າວ່າເງິນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານນັ້ນຊົດຊ່ວຍຄອບຄົວຂອງທ່ານຊື້ກົກໄມ້ໃໝ່ ແຕ່ມັນຍັງມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງກະທຳຢູ່ ທ່ານເວົ້າວ່າ

ພວກທ່ານສຳເລັດມາກມາຍ ແຕ່ມັນຍັງມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະເຮັດຈະກະທຳ ຄອບຄົວກິລສ໌ ແລະ ຄອບຄົວອື່ນໆມາກມາຍກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບການຟື້ນໂຕຄືນທີ່ຈະໃຊ້ເວລາຍືດຍາວ ໂດຍທີ່ວ່າມີຕີນມືບໍ່ຫຼ າຍຊົດຊ່ວຍ ອັນວ່າລາວເຮົາໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນັ້ນທີ່ມີປະມານ 10,000 ຄົນນັ້ນ ຄົງຮູ້ດີວ່າການສ້າງຊີວິດຄືນໃໝ່ຈາກຫຼັກສູນ ຍ້ອນຈຳຕ້ອງປົບຫຼົບໜີຈາກຄ້ອນກັບກ່ຽວໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ແລ້ວຖືກປອກລອ ກກ່ອນຈະໄດ້ເຂົ້າສູນອົບພະຍົກຕ່າງໆ ແລ້ວໄດ້ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນັ້ນ ມັນເປັນແບບໃດ ແລະ ຍາກຊາປານໃດໃນການກໍ່ສ້າງຊີວິດຄືນໃໝ່ ແມ່ນວ່າຄົນລາວໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນັ້ນກໍມີ ຄວາມສຳເລັດອັນລ້ຳຄ່າໃນການຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ຢູ່ໃນພື້ນແຜ່ນດິນອັນກວ້າງໃຫຍ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເສລີພາບ ທີ່ຮຽກກັນວ່າປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນີ້